ئەسسالامۇئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىغا خۇش كەلدىڭلار ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئون تۆتىنچى مارت سەيشەنبە ئاڭلىتىلىۋاتقان بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىمىز مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى گۈلچېھرە نۆۋەتتە بۈگۈن ئىخلاسمەنلىرىمىز دىققىتىگە سۇنماقچى بولغان پروگرامما مەزمۇنلىرىدىن

ئۇيغۇر رايونىدىن تاللانغان يەتتە نەپەر پۇتبولچى كارامىتىنى كۆرسەتكەن بۇلارنىڭ ئىچىدە تۆت نەپىرى قەشقەردىن كەلگەن پۇتبولچىلار ئىكەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئۆزبېكىستاندا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ مۇسابىقىنىڭ گرۇپپىدىن چىقىش باسقۇچىدا خىتاي كوماندىسى ئالدىنقى مۇسابىقىدە چېمپىيون بولغان سەئۇدى ئەرەبىستان كوماندىسىنى يەڭگەن ئۈچىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى قىرغىزىستان كوماندىسى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن مۇسابىقىدىمۇ قارشى تەرەپ بىلەن تەڭلەشكەن ھەم دې گرۇپپىدىن چىققان ئەمما ئون ئىككىنچى مارت كۈنى كورېيە كوماندىسى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن تۆت كۈچلۈك كوماندىنى تاللاش مۇسابىقىسىدە ئۇلارغا ئۇتتۇرۇپ قويغان مۇسابىقە جەريانىدا قەشقەردىن كەلگەن ئۈچ پۇتبولچى قالتىس ماھارىتىنى كۆرسەتكەن كوماندا باشلىقى ئافرىدىن ئەسقەر بىلەن كوماندا ئەزاسى مۇتەللىپ ئىمىنقارىي شىرزات نۇر قاتارلىقلار سەئۇدى ئەرەبىستان كوماندىسىنى يېڭىشتە ھەل قىلغۇچ رول ئوينىغان بۇ ئۈچەيلەن قەشقەر شەھىرى شامالباغ بازىرى مەركىزىي باشلانغۇچ مەكتىپى قەشقەر ئەزىمەتلىرى پۇتبول كوماندىسىنىڭ ئەزالىرى بولۇپ بۇ مەكتەپنىڭ پۇتبول مەشىق بازىسى پۈتكۈل خىتايدا پۇتبول چولپانلىرى بۆشۈكى دەپ نام ئالغانىكەن ئەمما خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلاتقان كەڭ كۆلەملىك ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھۇجۇمىدا پۇتبول ئەزىمەتلىرىمۇ ئامان قالمىغان بولۇپ ئىستىقباللىق پۇتبولچى ئېرپان ھېزىمنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل ئىككىنچى ئايدا لاگېرغا ئېلىپ كېتىلگەنلىكى رادىيومىز تەرىپىدىن دەلىللەنگەن ئىدى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئايدا ئارسېنال كۇلۇبىنىڭ پۇتبولچىسى مەسئۇد ئۆزىل ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان زۇلۇم ھەققىدە سۆز قىلىپ چوڭ غۇلغۇلا قوزغىغاندىن كېيىن ئۇ ئېلېكترونلۇق پۇتبول ئويۇنىنىڭ خىتايچە نۇسخىسىدىن چىقىرىۋېتىلگەن ئۇيغۇر پۇتبولچىلارمۇ چىقىرىپ تاشلىنىپ ئۇنىڭ ئورنىغا خىتاي پۇتبولچىلىرى كىرگۈزۈلگەن ئىدى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى ئامېرىكىنىڭ مۇھىم دېڭىز ئارمىيە بازىسى جايلاشقان شەھەرلەردىن بىرى بولغان سان دىياگو شەھىرىدە ئەنگلىيە ۋە ئاۋسترالىيە باش مىنىستىرلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ ئاۋسترالىيەگە يادرولۇق سۇ ئاستى كېمىسى تەمىنلەش پىلانىنى ئېلان قىلغان. بۇ ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىدا كۈچىيىۋاتقان تەھدىتىگە بىۋاسىتە تاقابىل تۇرۇش ھېسابلىنىدىكەن. ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان بۇ خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، جو بايدېن بۇ ئۇچرىشىشتا جاكارلىغان باياناتىدا، بىز ھازىر تارىخنىڭ بۇرۇلۇش نۇقتىسىدا تۇرۇۋاتىمىز. بىزنىڭ رايون مۇقىملىقىنى ساقلاش ۋە كۈچەيتىش ئۈچۈن كۆرسىتىۋاتقان بۇ تىرىشچانلىقىمىز كەلگۈسى نەچچە ئون يىللىق تىنچلىقنى قوغدايدۇ بىز دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ ئۆز تىنچلىقى ۋە تەرەققىياتىنى قانداق ئەمەلگە ئاشۇرالايدىغانلىقىنى يەنە بىر قېتىم نامايان قىلدۇق دېگەن بۇ يادرولۇق سۇ ئاستى كېمىسىنى ئاۋسترالىيەگە تەمىنلەپ بېرىش ئاۋكۇس ئاۋسترالىيە ئەنگلىيە ئامېرىكا خەۋپسىزلىك كېلىشىمىنىڭ بىر تۈرى بولۇپ بۇ كېلىشىمگە ئاساسەن ئاۋسترالىيە كەلگۈسى نەچچە ئون يىلدا يۈز مىليارد دوللار خەجلەپ ئامېرىكىدىن سۇ ئاستى كېمىسى سېتىۋالىدىكەن ھەمدە ئۆزىنىڭ ھەربىي سانائەت ئىقتىدارىنى شەكىللەندۈرۈپ، ئامېرىكا بىلەن ئەنگلىيەنىڭ كېمىسازلىق سانائىتىگە ياردەم بېرىدىكەن. ئامېرىكا دەسلەپتە ئاۋسترالىيەگە ئۈچ دانە ھۇجۇمچى سۇ ئاستى كېمىسى سېتىپ بېرىدىكەن. ئاندىن ئاۋسترالىيە ئەنگلىيە لايىھىلىگەن ۋە ئامېرىكىنىڭ تېخنىكىسى سەپلەنگەن يادرولۇق سۇ ئاستى كېمىسىنى سېتىۋالىدىكەن. بۇ كېمە باشتا ئەنگلىيەدە ياسىلىدىكەن. ئاۋسترالىيە ئىككى مىڭ قىرىقىنچى يىلغا بارغاندا ئاندىن ئۇنى ئۆزى ئىشلەپ چىقىرالايدىغان بولىدىكەن. خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، ئاۋكوس خەۋپسىزلىك كېلىشىمى ئاۋسترالىيە بىلەن ئامېرىكىنىڭ ھەربىي مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىش ھەمدە ئامېرىكىنىڭ ھىندى تىنچ ئوكياندىكى ھەربىي ئۈستۈنلۈكىنى ساقلاشتا خىتاينىڭ جەنۇبىي دېڭىز ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدا

ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى بۇ يەرمەنكىدە نۇقتىلىق ھالدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشقا دائىر سانلىق مەلۇمات ئىقتىدارلىرى كۆزنىكىنى تونۇشتۇرىدىكەن مەزكۇر ئىقتىدار كۆزنىكىدە بىر بىرىگە ماسلاشقان قوراللار يەنى ئىقتىدارلار مۇجەسسەملەنگەن بولۇپ خېرىدارلار ئۆزى تاللىغان لوگو ياكى سۈرەتنى چېكىش ئارقىلىق ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ ئۆتكەن بىر يىلدا مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق دەپ تۇتۇپ قالغان ماللارنىڭ ئۇچۇرلىرىنى تاپالايدىكەن مەزكۇر ئىدارىنىڭ خادىمى ئۆتكەن بىر يىلدا مۇتلەق كۆپ كارخانىلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا رىئايە قىلغانلىقىنى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك ئامىللىرىنى تەمىنلەش زەنجىرىدىن چىقىرىپ تاشلاشقا تىرىشقانلىقىنى بىلدۈرگەن مەجبۇرىي ئەمگەك تېخنىكا يەرمەنكىسىگە كارخانا ئاممىۋى ئورۇن ۋە ھۆكۈمەتتىن بولۇپ تۆت يۈزدىن كۆپ كىشى قاتنىشىدىكەن شۋېتسىيە گېرمانىيە كانادا ئامېرىكىدىن كەلگەن ھەر خىل كەسىپ ۋە سانائەت ئىگىلىرى ئون توققۇز مەيدان لېكسىيە بېرىدىكەن يەرمەنكىگە قاتناشقۇچىلار بۇ مۇنبەر ئارقىلىق خەلقئارا سودا مال باشقۇرۇش مال توشۇش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق

كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقى دۇنيا تەرتىپىگە جۈملىدىن ئەنگلىيە ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىگە زور تەھدىت شەكىللەندۈرمەكتە دېيىلگەن ئەنگلىيە باش مىنىستىرى رىشى سۇناك يۇقىرىقى دوكلاتتا يازغان كىرىش سۆزىدە رۇسىيە ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلدى ۋە يادرو قورالى تەھدىتى سالدى خىتاي بولسا جەنۇبىي دېڭىز ۋە تەيۋەن بوغۇزىدا ئىغۋاگەرچىلىك قىلدى بۇلار بەلكىم قۇتۇپلاشقان خەتەر ۋە مالىمانچىلىققا تولغان بىر دۇنيا پەيدا قىلىشى مۇمكىن دېگەن. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى ئېلان قىلغان خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ كېلەر ھەپتە رۇسىيەگە بېرىپ رۇسىيە پرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىن بىلەن كۆرۈشىدىكەن. ئەمما خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بۇ ھەقتە ھېچقانداق بايانات بەرمىگەن. رۇسىيە تەرەپمۇ بۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرمىغان. ۋول سترىت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، شى جىنپىڭ رۇسىيەنى زىيارەت قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئۇكرائىنا پرېزىدېنتى ۋىلادىمىر زېلېنسكىي بىلەن تېلېفوندا كۆرۈشۈپ ئۇرۇشنى توختىتىش ھەققىدە سالا سۈلھى قىلىشى مۇمكىن ئىكەن. خىتاينىڭ شىنلاڭ تورىدا بېرىلگەن خەۋەرگە قارىغاندا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى مۇخبىرلارغا بەرگەن جاۋابىدا خىتاينىڭ ئۇكراينا كرىزىسىنى سىياسىي يول بىلەن ھەل قىلىش مەيدانىنى قايتا شەرھلەپ بۇ ئۇرۇشنى توختىتىشتا سەئۇدى ئەرەبىستان بىلەن ئىراننى ياراشتۇرۇپ قويۇشتەك چوڭ دۆلەت رولىنى ئوينايدىغانلىقىنى پەش قىلغان. ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىش ئەھۋالىنى ئېلان قىلغان ئۇنىڭدا ئۆتكەن يىل ئالتىنچى ئايدىن باشلاپ ئۇيغۇر رايونىدىن كەلگەن مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنىڭ ئامېرىكىغا كېلىش تۇتۇپ قېلىنىش ۋە قايتۇرۇلۇش ئەھۋالى شۇنداقلا ئۇ ماللارنىڭ قىممىتى ئىستاتىستىكىلىق مەلۇماتلار بىلەن بىرمۇبىر كۆرسىتىلگەن بۇ مەلۇماتقا ئاساسلانغاندا ئامېرىكىغا توشۇلغان يۈك سانى ئۈچ مىڭ ئىككى يۈز ئوتتۇز يەتتە قايتۇرۇلغىنى تۆت يۈز يىگىرمە تۆت قويۇپ بېرىلگىنى يەنى چېگرادىن كىرگۈزۈلگىنى بىر مىڭ توقسان توشۇلغان ماللارنىڭ قىممىتى توققۇز يۈز ئاتمىش بىر مىليون دوللار ئىكەن بۇ ماللارنىڭ ئىچىدە ئېلېكتر سايمانلىرى ئەڭ كۆپ بولۇپ ئۇنىڭدىن قالسا پاختا توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتلىرى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى دورىگەرلىك ماتېرىياللىرى ماشىنا زاپچاسلىرى قاتارلىقلار ئىكەن ئەمەلىيەتتە مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى تۇتۇپ قېلىشتا بەزى يوچۇقلار يەنىلا مەۋجۇت بولۇپ خىتاينىڭ بۇ خىل مەھسۇلاتلارنى ئۈچىنچى بىر دۆلەت ئارقىلىق ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلىۋاتقانلىقى كېچىكىپ بايقالغان ئىدى مەسىلەن بىڭتۈەن ئىشلەپچىقارغان چىلان مەھسۇلاتلىرى باشقا جايدا قاچىلىنىپ ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلىنغان بولۇپ ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى قاتارلىق تەشكىلاتلار بۇنىڭغا كۈچلۈك ئىنكاس بىلدۈرگەن ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى بۇنى دەلىللەپ چىققاندىن كېيىن

ۋۇسۇ پىۋىسى يەنى شىخۇ پىۋىسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ھاراق ئىچكۈزۈپ ئۇلارنىڭ رادىكال ياكى ئەمەسلىكىنى ئۆلچەيدىغان قورالىغا ئايلانغان بىر يەرلىك پىۋا ماركىسى بولغانلىقى مەلۇم ئىدى يېقىندا دانىيەدىكى بىر تېلېۋىزىيە قانىلى دانىيەنىڭ داڭلىق پىۋا ماركىسى بولغان كارلسبېرگ پىۋىسىنىڭ ۋۇسۇ پىۋىسى شىركىتى بىلەن بولغان شېرىكلىك مۇناسىۋىتى ھەققىدە مەخسۇس پروگرامما تارقىتىپ زور ئىنكاس قوزغىدى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە بۇ ۋەقە غەرب شىركەتلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان زۇلۇمىغا يانتاياق بولۇش كۆلىمىنىڭ قانچىلىك زورلۇقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىزلەر. دانىيەنىڭ دۇنياغا داڭلىق پىۋا شىركىتى كارلسبېرگنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ۋەھشىيلىكلىرىدىن پايدا ئېلىۋاتقانلىقى دانىيەدىكى ئاخباراتلاردا ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن كۈچلۈك ئىنكاس قوزغىدى دانىيەنىڭ تىۋى ئىككى ناملىق تېلېۋىزىيەسىنىڭ دەن ۋاچ ناملىق تەتقىقات ئورگىنى بىلەن بىرلىشىپ خەۋەر قىلىشىچە كارلسبېرگ پىۋا شىركىتى ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلىدىغان ۋۇسۇ پىۋىسى يەنى شىخۇ پىۋىسى شىركىتىنى سېتىۋالغان ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدە تىجارەت قىلىۋاتقان بولۇپ ئۇ ھازىر ئۇيغۇر ئېلىدىكى پىۋا بازىرىنىڭ سەكسەن بەش پىرسەنتىنى ئىگەللىگەن كارلسبېرگ پىۋا شىركىتىنىڭ رايوندىكى تاپاۋىتى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئىزچىل ئۆرلەپ ماڭغان

بۇ دانىيە پىۋا شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى تاپاۋىتىنىڭ ئۆرلىشىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان ۋەھشىيلىكلىرىگە باغلىنىشلىق دەپ كۆرسەتكەن ئۇلارنىڭ قارىشىچە كارلسبېرگ خىتاينىڭ دىنىي ئەسەبىيلىكنى يوقىتىش نامى ئاستىدا ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى ھاراق ئىچىشكە ۋە سېتىشقا مەجبۇرلاش سىياسىتىدىن ھەمدە مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتىدىن نەپ ئالماقتا ئىكەن بۇ تەتقىقاتچىلار يەنە كارلسبېرگ شىركىتىنىڭ رايوندىكى ۋەھشىيلىكلەردىن خەۋەردارلىقىنى ئەمما بىلسىمۇ بىلمەسكە سېلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن بىز دوكتور ئادرىيان زېنزنى زىيارەت قىلىپ ئۇنىڭدىن نېمە ئۈچۈن بۇ شىركەتنى رايوندا يۈز بېرىۋاتقان ۋەھشىيلىكلەردىن خەۋەردار دەپ قارايدىغانلىقىنى سورىدۇق ئۇ ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلدىن بېرى ئۇيغۇر ئېلىدە مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن بۇ شىركەتنىڭ ئۇ يەردىكى سىياسەتلەردىن خەۋەردار بولماسلىقى مۇمكىن ئەمەس دەيدۇ Well I think

خەلقئارالىق تەكشۈرۈش مۇخبىرلىرى بىرلەشمىسى ۋە نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاشكارىلىنىپ كەتكەن ھۆججەتلىرىگە ئاساسەن ئىنتايىن مۇھىم دوكلاتلارنى ئېلان قىلىپ زور غۇلغۇلا قوزغىدى نۇرغۇن خەلقئارالىق ئاخباراتلار بۇنى خەۋەر قىلدى بۇنىڭ بىلەن خەلقئارادا رايوندىكى ۋەھشىيلىكنىڭ تەبىئىتى بولۇپمۇ لاگېرلار ھەققىدە ئومۇميۈزلۈك چۈشەنچە ھاسىل بولدى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلىدا ئاشكارىلانغان قاراقاش تىزىملىكى ئارقىلىق لاگېرلارغا قامالغانلارنىڭ قانداق سەۋەبلەر بىلەن قامالغانلىقى مەسىلەن دىنىي سەۋەبلەر ياكى ئۆرپ ئادەتنى ساقلاش ھاراق ئىچمەسلىك تاماكا چەكمەسلىك قاتارلىق سەۋەبلەر بىلەن تۇتقۇن قىلىنغانلىقى كەڭ ئاشكارىلاندى خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىللاردىن باشلاپ ئۇيغۇر ئېلىدە ئاتالمىش ئەسەبىيلىكنى يوقىتىش ھەرىكىتىنى باشلىغاندا قەشقەر ۋە خوتەن قاتارلىق جايلاردا كەڭ كۆلەملىك پىۋا ئىچىش مۇسابىقىسى ۋۇسۇ پىۋا بايرىمى دېگەندەك پائالىيەتلەرنى ئۇيۇشتۇرغان ئىدى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ دېيىشىچە ۋۇسۇ پىۋىسى ئەينى يىللاردا مۇشۇ خىل پائالىيەتلەرنى كۆپلەپ قوللاپ ئۇلارنى ئەرزان باھالىق پىۋىلار بىلەن تەمىنلىگەن مەن ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلنىڭ ئاخىرى قاماقتىن چىققاندىن كېيىن يېزىلاردا ئەسەبىيلىككە قارشى تۇرۇش ئاندىن تېررورچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش دېگەندەك گەپلەر ئەۋج ئېلىپ كېتىپتىكەن شۇ چاغدا ئەسەبىيلىكتىن تازىلىنىشنىڭ بىر ئىپادىسى دەپ بۇلار مۇشۇ ھاراق ئىچىش تاماكا چېكىش ئەر ئاياللار تانس ئويناش ئاندىن مۇشۇ پىۋا ئىچىش. مۇشۇ ئىشلارنى ھېلىقى قىلغىلى تۇرۇپتىكەن ھەرقايسى يېزىلاردا. مەن شۇ ئىشنى ھەرقايسى قەشقەر ئەتراپىدىكى يېزىلاردا. خوتەنگە بارغاندىمۇ كۆردۈم، خوتەننىمۇ ئايلاندىم مەن. ئۇندىن باشقا كورلا، ئاقسۇ دېگەن يەرگە بارغاندىمۇ كۆردۈم. كۆرگەندىن كېيىن مەن بۇ مەسىلىنى شۇ خاتىرىلەپ قويغان. مەن پەقەت ۋۇسۇ پىۋىسىنىڭكى بىزنىڭ ۋەتەندىكى بۇ زۇلۇمغا شېرىك بولغانلىقىنى بىلەتتىم. ئەرزان باھالىق پىۋىلىرىنى تارقىتىپ، بولۇپمۇ رامىزان مەزگىلىدە كىشىلەرنىڭ غۇرۇرىغا تەگكەن بۇ زۇلۇمغا شېرىك بولغانلىقىنى بىلەتتىم، شۇڭا بۇنىڭغا ھېلىقى نەپرىتىم بارتتى.
ئەينى چاغدا ھەتتا يەرلىك دائىرىلەرنىڭ دۇكان ۋە ئاشخانىلاردا ئاز دېگەندە بەش تۈرلۈك ھاراق ۋە بەش تۈرلۈك تاماكا سېتىش، ئەمەل قىلمىغانلارنى قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىش ھەققىدە ئۇقتۇرۇش تارقاتقانلىقى رادىيومىز تەرىپىدىن دەلىللەنگەنىدى. تەتقىقاتچى رۇنې ستېنبېرگ دانىيە ئاخباراتلىرىغا قىلغان سۆزىدە ئۇلارنىڭ بۇ ئەھۋاللاردىن چوقۇم خەۋىرى بارلىقىنى ئېيتىپ كارلسبېرگ پىۋا شىركىتى بۇندىن يەتتە يىل ئىلگىرىگىچە رايوندا ھاراق ساتمايدىغان نۇرغۇن ئۇيغۇر دۇكىنى ۋە ئاشخانىلىرىنىڭ بارلىقىنى ناھايتى ئوبدان بىلىدۇ ۋۇسۇ پىۋىسى ئۇيغۇر تىجارەتچىلەرگە زورلاپ تېڭىلغان پىۋىلارنىڭ بىرى كارلسبېرگ رايوندا ھاراق سېتىش مەجبۇرىي ھالغا كەلگەندىن بېرى پايدىسىنىڭ ئاشقانلىقىنى كۆرۈپ يېتەلەيدىغانلىقى ئېنىق دېگەن كارلسبېرگ شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ۋەھشىيلىكلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى پەقەت بۇلا ئەمەس. دانىيە ئاخباراتلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش سىياسىتىگىمۇ چېتىشلىق. ئۇلارنىڭ يۇقىرىدىكى تەتقىقاتچىلاردىن نەقىل ئەپ دېيىشىچە، خىتاي ئاخباراتلىرىدا ئېلان قىلىنغان خەۋەرلەردىن كارلسبېرگنىڭ، يەرلىك پىۋا زاۋۇتى بولغان ۋۇسۇ يەنى شىخۇ شىركىتىنىڭ بىۋاسىتە ھالدا ياكى ھۆددىگە ئالغۇچى شىركەتلەر ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سالىدىغان ئەمگەك كۈچى پروگراممىلىرىدىن پايدىلانغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدىكەن ئالتايدىكى بىر يەرلىك گېزىتتە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان خەۋەردە ۋۇسۇ شىركىتىنىڭ شۇ يەردىكى بىر خىزمەتچى قوبۇل قىلىش يەرمەنكىسىگە قاتناشقانلىقى مەلۇم بولغان بۇندىن باشقا يەنە تۇرپاندا كارلسبېرگنىڭ ۋۇسۇ پىۋىسى ئۈچۈن بوتۇلكا ئىشلەپچىقىرىدىغان بىر شىركەتنىڭمۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن بىراق كارلسبېرگ شىركىتى بۇ ئەيىبلەشلەرنىڭ ھەممىسىنى رەت قىلدى بۇ شىركەت بىزنىڭ سوئاللىرىمىزغا قايتۇرغان يازما باياناتىدا كارلسبېرگقا ئائىت ۋۇسۇ شىركىتىنىڭ رايوندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندەچىلىكلىرى بىلەن مۇناسىۋىتى يوقلۇقىنى بىلدۈردى ئۇلار يازما باياناتىدا تەتقىقاتچىلارنىڭ ئەيىبلەشلىرىنى پاكىتسىز دەپ كۆرسەتكەن. ئۇلار باياناتىدا مۇنداق دېگەن.
بۇ تور خەۋەرلىرىنىڭ ھېچقايسىسىدا ۋۇسۇ پىۋا زاۋۇتى ياكى تەمىنلىگۈچلىرىمىزنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلغانلىقىغا ئائىت كونكرېت پاكىت يوق. بىز ئوتتۇرىغا قويۇلغانلاردىن پاكىت دەپ بىردىنبىر قوبۇل قىلىدىغىنىمىز ۋۇسۇ پىۋا زاۋۇتىنىڭ ۋۇسۇ پىۋا بايرىمىنى قوللىغۇچى كارخانىلارنىڭ بىرى بولۇشىدۇر. بىراق ئۇ ھەرگىزمۇ ۋۇسۇ پىۋا بايرىمىنى ئۇيۇشتۇرغۇچى ئەمەس. ۋۇسۇ پىۋا بايرىمىنىڭ ئىسمى شەھەرنىڭ ئىسمىدىن ئېلىنغان. بۇ بىزنىڭ پىۋا ماركىمىزدىن ئېلىنغان ئەمەس. بىزنىڭ پائالىيەتنى قوللىشىمىز شىركىتىمىزنىڭ پىۋىلىرىنىڭ ئەۋرىشكىلىرىنى تونۇشتۇرۇش، سېتىش ۋە ئېلان قىلىش بىلەن چەكلىنىدۇ.
كارلسبېرگ شىركىتى بىزگە قايتۇرغان يازما باياناتىدا يەنە مەجبۇرىي ئەمگەككە دائىر ئەيىبلەشلەرنىمۇ رەت قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى زاۋۇتلاردا ئىشلەيدىغان مىڭ ئۈچ يۈز نەپەر ئىشچىسىنىڭ خەلقئارالىق قانۇنلارغا ئاساسەن قوبۇل قىلىنغانلىقىنى، تەمىنلىگۈچى شىركەتلەرنىڭمۇ ئۆزلىرىنىڭ تىجارەت مىزانلىرىغا قول قويغانلىقىنى بىلدۈرگەن. دوكتور ئادرىئان زەنز بولسا كارلسبېرگ شىركىتىنىڭ يۇقىرىدىكى باياناتىغا ئىنكاس قايتۇرۇپ، كارلسبېرگ شىركىتىمۇ خۇددى ۋوكسۋاگېن شىركىتىگە ئوخشاشلا پاكىتقا كۆز يۇمۇۋاتىدۇ، دېدى. ئۇ يەنە بۇ چوڭ شىركەتلەرنىڭ ئۆزىنىڭ پۇل تېپىش ئۇسۇلىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. These large companies are acting in a very unethical manner and they are trying to just excuse their way of making profit by denying. بۇ چوڭ شىركەتلەر ئەخلاقىي بولمىغان ئۇسلۇبتا ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ. ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزى ئېلان قىلغان مەلۇماتلارغا ئاساسەن ئېلان قىلىنغان ۋە ئاغدۇرۇپ تاشلىغىلى بولمايدىغان تەتقىقاتلارنى رەت قىلىش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ پۇل تېپىش ئۇسۇلىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنماقتا. ئادرىئان زەنز، ئەگەر كارلسبېرگ شىركىتى مۇشۇ بويىچە ھەرىكەت قىلىدىغان بولسا، بۇ شىركەتنىڭ ئىجتىمائىي مەسىلىلەردىكى مەسئۇلىيەتچانلىق نومۇرىنىڭمۇ خۇددى ۋوكسۋاگېن شىركىتىگە ئوخشاشلا چۈشۈپ كېتىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى. دانىيەنىڭ داڭلىق پىۋا ماركىسى بولغان كارلسبېرگ شىركىتى رادىيومىزغا قايتۇرغان يازما ئىنكاسىدا ئۆزلىرىنىڭ دۇنيا مىقياسىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك باشقۇرغۇچىلىرى ۋە خىزمەتچىلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق توغرىسىدا تەربىيىلەنگەنلىكىنى ئەسكەرتىش بىلەن بىرگە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل ئىچىدە خىتاي قاتارلىق بىر قانچە دۆلەتتىكى تەمىنلەش زەنجىرلىرىنىمۇ تەپتىش قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بىراق دوكتور ئادرىئان زەنز بۇنى مەسىلىنى يېشىش ئۈچۈن يېتەرلىك ئەمەس دەيدۇ. Of course somebody would try to maybe try to improve conditions on the ground, but I think that's very problematic given the police state situation. I think at this point. ئۇلار بەلكىم يەرلىكتىكى شارائىتلارنى ياخشىلاشقا تىرىشىشى مۇمكىن، بىراق بۇنىڭ ساقچى دۆلىتى تۈزۈمى بىلەن باشقۇرۇلىدىغان ئۇيغۇر ئېلىدە قانچىلىك ئىشقا يارايدىغانلىقى مۇجمەل. شۇڭا بۇنداق بىر ئەھۋال ئاستىدا غەرب شىركەتلىرى ئەڭ ياخشىسى

ھېچقانداق بىر ئۇيغۇرنىڭ، دۇنيانىڭ ئۆزلىرىنى پەقەت خىتاينىڭ قىرغىنچىلىقىنىڭ قۇربانى، زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىلار سۈپىتىدە تونۇشىنى خالىمايدىغانلىقىنى ئاۋسترالىيەدىكى ئىككىنچى ئەۋلاد ئۇيغۇرلار قايتۇرۇۋېلىنغان ھېكايە ناملىق ئۇنىۋېرسال كۆرگەزمىسى ئارقىلىق جاكارلىدى. ئاۋسترالىيەدىكى ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر سەنئەتكارلىرى بىلەن ھەمكارلىشىشىدا ۋۇجۇدقا چىققان بۇ كۆرگەزمىدە فوتو سۈرەتلەر، ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكا سەنئىتى، ئۇيغۇر تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مول مەزمۇنلۇق پائالىيەتلەر ئارقىلىق ئۇيغۇر تارىخى ۋە مەدەنىيىتى تەنتەنە قىلىنىپ، ئۇيغۇر مىللىي روھى ۋە مۇستەقىللىق ئارزۇلىرى نامايەندە قىلىنغان. تۆۋەندە بۇ ھەقتە گۈلچېھرە تەپسىلىي خەۋەر بېرىدۇ. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى مارت كۈنى كەچ ئاۋسترالىيەنىڭ مېلبۇرن شەھىرىنىڭ ۋىكتورىيە كوچىسىغا جايلاشقان مەكتەپ ئۆيى ئىستۇدىيەسىنىڭ كۆرگەزمە زالىدا ئاۋسترالىيەدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولۇۋاتقان يېڭى ئەۋلاد ئۇيغۇر ياشلار قايتۇرۇۋېلىنغان ھېكايە تېمىسىدا ئاچقان ئۇنىۋېرسال كۆرگەزمىسى ئارقىلىق رىۋايەتكە ئايلىنىۋاتقان ئۇيغۇر تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنى تولۇپ تاشقان ئىپتىخارلىق تۇيغۇسى بىلەن سەنئەتلىك ئۇسلۇبتا تەنتەنە قىلدى. ئىشتىراكچىلارغا بۇ كۆرگەزمىنى نۇرىيە قاسىم مۇنداق بايانلار بىلەن تونۇشتۇرغان. ئۇيغۇرلارنىڭ ھېكايىسى ھەمىشە خىتاي ھۆكۈمىتى، غەرب مۇخبىرلىرى، سىياسىيونلار ۋە خەلقئارا قانۇن مۇتەخەسسىسلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تاشقى ئاۋازلار تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. قايتۇرۇۋېلىنغان ھېكايىمىز ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ كۈچلۈك قارشىلىق ۋە قەيسەرلىك باياناتى. بۇ ئۇيغۇرلار جەمئىيىتىنىڭ مول مەدەنىيىتى ۋە سەككىز مىڭ يىللىق تارىخىنى تەبرىكلەش پائالىيىتى، شۇنداقلا دۇنيانى ئۇيغۇرلارنىڭ قىيىنچىلىقىغا دىققەت قىلىش ۋە ئۇلارنىڭ ئادالەت ھەمدە ئەركىنلىك كۈرىشىنى قوللاش چاقىرىقى. مەزكۇر پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرغۇچى ئاساسلىق ياش ئاكتىپ پائالىيەتچىلەردىن نۇرىيە قاسىمنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە كۆرگەزمە فوتوگراف سام بىدىل قوللىغان تۈر بولۇپ مېلبۇرن ئادېلېيد ۋە سىدنېيدىكى ئۇيغۇر جامائىتى ھەمدە ياش پائالىيەتچىلەرنىڭ ھەمكارلىقىدا مەيدانغا كەلگەن فوتوگراف سام بىدىلنىڭ تارتقان ئۇيغۇرلاردىن يەتتە شەخسنىڭ بىر گۇرۇپپا فوتوسۈرەتلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ھېكايىلىرى بىلەن كۆرگەزمە قىلىنغان بۇ لايىھىدە دىئاسپورادىكى ئۇيغۇر سەنئەتكارلىرىنىڭ كۆپ خىل تالانتى گەۋدىلەندۈرۈلگەن فوتوسۈرەتتىكىلەرنىڭ ئۆز كىملىكى ھەققىدىكى بايانلىرى ۋە ئۇلارنىڭ

فىرانسىيەدىكى مۇقەددەس مىجىت، ئاۋسترالىيەلىك فەزىلەت، ياپونىيەدىكى لۇتپۇللا، ئەنگلىيەدىكى كامىلە دىلشات ۋە ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر فوتوگراف ئابلىكىم ئەمەت قاتارلىقلارنىڭ فوتوسۈرەت ۋە گۈزەل سەنئەت ئەسەرلىرى نامايەندە قىلىنغان بۇ كۆرگەزمە دىققەتنى ئۇيغۇر كىملىكىگە قارىتىش ۋە ئۇيغۇرلار ھەققىدە دۇنيا ئەھلىدە زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىلار سۈپىتىدە قېلىپلىشىپ قېلىۋاتقان كۆز قاراشلارغا نىسبەتەن يېڭى تونۇش ھاسىل قىلىشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن. نۇرىيە پائالىيەتنىڭ ئىنتايىن مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغانلىقىدىن، شۇنچە كۆپ ئىنسانلارنى جەلپ قىلغانلىقىدىن تولىمۇ ھاياجانلانغانلىقىنى بىلدۈردى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر تارىخى مەدەنىيىتىنى يوقىتىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا بۇنىڭغا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەڭ ياخشى تاقابىل تۇرۇپ ئۆز مىللىتى مەدەنىيىتى ۋە كىملىكىنى قوغداشنىڭ يولى يەنىلا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆرپ ئادەت تىل ۋە مەدەنىيەت سەنئىتىنى ساقلاشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئىكەنلىكىنى چۈشىنىپ يەتكەنلىكىنى بىلدۈردى.
مەن ئۈچۈن بۇ بىرىنچى قېتىم مۇنداق ئىشقا قاتناشقىنىم ئەمەس. مەن ھەر خىل ئەۋئېرنېس رەيزىنگ ئىشلارنى قىلىپ باققان، نامايىشقا قاتناشقان، نامايىشتا سۆزلەش، نامايىشنى ئورۇنلاشتۇرغان، مەن تېلېۋىزور بىلەن رادىيودا ئىنتېرۋيۇغا قاتناشقان، ئۇيغۇرلار بويىچە ماقالىنى جىق يازغان. لېكىن دېگەن مۇشتاق ئۇيغۇر مىللەتنىڭكى سەنئەت بىلەن ئۆزىمىزنىڭ ھېكايىمىز، ئۆزىمىزنىڭ گېپىنى ئىپادىلەش جىق ئاسان بولىدىكەن. خىتاي ھۆكۈمەتنىڭ ئۇيغۇر مىللەتنىڭكى يوقاغىسى بار، ئەن بىز ئۇنى يۈتكەتساق، ئۇنى ھەرگىز قايتىدىن تاپقىلى بولمايدۇ. ئۇنىڭدىن ئاشۇ ئاۋسترالىيادىكى سەكەن جېنېرەيشىن ئۇيغۇرلار لوكال ئاسترالىيەن ئارتىس بىلەن تەڭ ئورۇنلاشتۇردى، مۇشۇ ياش بالىلار ئۆزىنىڭ ھېكايىنى ئۆزىنىڭكى سۆزلىرى بىلەن ئېيتقۇسى كەلدى. بۇ ئۇنىۋېرسال پائالىيەتكە سىدنېيدىن ئۇيغۇر مۇزىكانت شۆھرەت تۇرسۇن ئالاھىدە تەكلىپ قىلىنىپ، ئۇيغۇر مۇقامى سەھنىگە ئېلىپ چىقىلغان. كۆزگە كۆرۈنگەن ئۇيغۇر ياش پائالىيەتچى ئىنتىزار ئىلھام ۋە سىڭلىسى تۇرسۇنئاي جۇلالىق ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى كىيىملىرى بىلەن سەھنىگە چىقىپ ۋايىغا يەتكۈزۈپ ئورۇنلىغان نەپىس ئۇسسۇلى بىلەن پائالىيەتنى يەنىمۇ بىر بالداق قىزغىن كەيپىياتقا كۆتۈرگەن مۇقام ۋارىسى، مۇزىكانت شۆھرەت تۇرسۇن نۇرغۇن خەلقئارالىق سەھنىلەردە ئۇيغۇرلارنى مەدەنىيەت ۋە سەنئەت ئارقىلىق تونۇشتۇرۇپ كەممەكتە. ئۇ بۇ پائالىيەتتىن باشقىچە بىر ئىلھام ئاغانلىغىنى، بولۇپمۇ ياش ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەرنىڭ ئاكتىپلىقى بىلەن ۋۇجۇدقا كەلگەن بۇ كۆرگەزمىدىن مۇھاجىرەتتىكى يېڭى نەسىللەردىكى ئۆزىنىڭ تارىخى، مەدەنىيىتىنى چۈشىنىش ئىشتىياقى، ئۇيغۇر روھى ۋە مۇستەقىللىق ئارزۇسىنى كۆرۈپ ھاياجانلانغانلىقىنى بىلدۈردى.
بىز ھازىر ئۆزىمىزنىڭ كىملىكىنىمىزنى بىلدۇق، بۇنىڭدىن كېيىن بىز ئۇيغۇر ئۈچۈن داۋاملىق بۇ ھېكايىمىزنى ئۆزىمىز سۆزلەپ ماڭىمىز دېگەن ئاشۇ شۇنداق ھېسسىياتلىق سۆزلىرىنى ئاڭلاپ، داۋا سېپىمىزنىڭ ئارقا سەپ.

ئەمدى فوتوگراف سام بايدلنىڭ ئاپپاراتى ئارقىلىق گەۋدىلەندۈرۈلگەن قايتۇرۇۋېلىنغان ھېكايە كۆرگەزمىسىدىكى تامغا ئېسىلغان ئۇيغۇرلارنىڭ سۈرەتلىرى ۋە ئۇلارنىڭ يەككە ھېكايىلىرىگە دىققىتىمىزنى ئاغدۇرايلى. ئۇيغۇر قىزى سەبىرەنىڭ سۈرىتى ئاستىغا ئۇنىڭ مۇنداق بايانلىرى يېزىلغان، ئۇيغۇرلاردا مېھماندوست دېگەن سۆز بار. ئۇيغۇر خەلقى كاتتا ساھىبخان. ناتونۇش كىشىلەرگىمۇ خۇددى يېقىن دوستلاردەك مۇئامىلە قىلىدۇ. كىشىلەرگىلا ئەمەس. ئەتراپىمىزدىكى تەبىئەت دۇنياسىغىمۇ شۇنداق. مەن بۇ سۆزنى بەك ياخشى كۆرىمەن. چۈنكى ئۇ پۈتكۈل ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى گەۋدىلەندۈرىدۇ. فەزىلەتنىڭ سۈرىتى ئاستىغا مۇنداق يېزىلغان. زالىملارنىڭ زۇلۇمى ئارقىلىق دۇنياغا تونۇلۇش ئۇيغۇرلار ئۈچۈن نومۇس. ئەمما دىياسپورادىكى ئۇيغۇر ئەۋلادلىرى ھەر خىل شەكىلدىكى قارشىلىغىمىز ئارقىلىق زالىملارغا قارشى تۇرىدۇ. مۇزىكانت شۆھرەت تۇرسۇننىڭ سۈرىتى ئاستىغا ئۇنىڭ مۇنداق مۇراجىئىتى بېرىلگەن، ئۇيغۇر مۇزىكىسى مۇقامدىن باشلىنىدۇ. بۇ خىل مۇزىكا شەكلى نەچچە مىڭ يىللىق ئەنئەنىدىن كەلگەن. ئۇ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ بارلىق بايلىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ۋە بىزنى تارىخىمىزغا باغلايدۇ. مۇقام بىزنىڭ كىملىكىمىز. ئۇ بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزنىڭ روھى. مۇقام ئۇيغۇر بىلەن ئوخشاش. ئۇ ماڭا تەۋە ئەمەس. ئۇ ئۇيغۇر مىللىتىگە، پۈتكۈل دۇنياغا مەنسۇپ. ئانا تىل ئوقۇتقۇچىسى يۇلتۇز تېيىپجاننىڭ سۈرىتى ئاستىغا مۇنداق سۆزلەر يېزىلغان، ئۇيغۇر تىلى شەرقىي تۈركىستاندا قاتتىق چەكلەنگەن. شۇڭا يۇلتۇز ئاۋسترالىيەدىكى كېيىنكى ئەۋلادلارنىڭ ئانا تىلىنى چىڭ تۇتۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشنى ئۆزىنىڭ بۇرچى دەپ قارايدۇ. خېلىل ئۇستامنىڭ سۈرىتى ئاستىدا مۇنداق ئىپتىخارلىق بايانلار بار، مەن ئوتتۇز يىل ئاشپەز بولدۇم، ئەمما ئۇيغۇر يېمەكلىكلىرىنىڭ مىڭ يىللىق تارىخى بار، بۈگۈن بىز تەييارلىغان ھەر قايسى تائام ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىپ كەلگەن. ئائىلىدە مەدەنىيىتىمىزنى ساقلاپ قېلىش ۋە بالىلىرىمىزغا ئۆگىتىشكە تىرىشىۋاتقان بولساقمۇ، ئەپسۇس ئۇلارنىڭ ھەقىقىي مەدەنىيەت مۇھىتىمىزدىن ھۇزۇرلىنالمايدىغانلىقى مېنى ئازابلايدۇ. ئادىلەنىڭ تويىدا تارتىلغان سۈرىتى ئاستىدا ئۇنىڭ مۇنۇ سەمىمىي بايانلىرى بار، باشقا نۇرغۇن مەدەنىيەتلەرگە ئوخشاش بىز ئۇيغۇرنىڭ ئۇيغۇر بىلەن توي قىلىشىدىن ئۈمىد بار. مەن ئۇيغۇر دېگەننىڭ مەنىسىنى چۈشەنگەن كىشى بىلەن توي قىلدىم. مودا كىيىم لايىھىلىگۈچىسى دىنارە سۈرىتى ئارقىلىق مۇنداق دەيدۇ، ئۇيغۇر بولۇش پاجىئە ئەمەس، بىز تارىخ ئەمەس، بىز ئازابنى كۆردۇق، ئەمما بۇ ئازابنى كۈچكە ئايلاندۇرىمىز. بۇ بىر گۇرۇپپا سۈرەتلەر قاتارىدىكى نەسرۇللانىڭ سۈرىتى كىشىلەرگە مۇنداق بايان قىلىدۇ، مەن ئۆزۈمنىڭ ئۇيغۇر ۋە مۇسۇلمان ئىكەنلىكىمدىن ئىنتايىن پەخىرلىنىمەن، كىملىكىمنى سۆيىمەن. ھازىر ۋەتىنىمدە كىشىلەر مەدەنىيىتىدىن ۋاز كېچىشكە مەجبۇرلىنىۋاتىدۇ، شۇڭا بىز ئەركىن بولغانلارنىڭ مۈرىسىدە ئۇنى قوغداش مەسئۇلىيىتى بار. بۇ فوتوسۈرەت كۆرگەزمىسىدە مۇھىم تۈر ھەمكارلاشقۇچىلىرىنىڭ بىرى بولغان ۋىكتورىيە ئۇيغۇر تىلى مەكتىپىنىڭ قۇرغۇچىسى نادىرە يۈسۈپنىڭ سۈرىتىمۇ قويۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ مۇنداق بايانلىرىغا ئورۇن بېرىلگەن، نۇرغۇن ئاۋسترالىيىلىكلەر پەقەت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىزگە نېمە قىلغانلىقىنى بىلىدۇ، مەن دۇنياغا ھەقىقىي كىملىكىمىزنى كۆرسەتمەكچى. مەزكۇر پائالىيەت جەريانىدا ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەر ئىشتىراكچىلارغا يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىگە قارىتىلغان سىستېمىلىق دۆلەت زوراۋانلىقى، مەدەنىيەت يوقىتىش ۋە ئاسسىمىلياستسىيە سىياسىتى ئىكەنلىكىنى ۋە باستۇرۇش جەريانلىرىنى مىساللار بىلەن ئاڭلاتقان ھەمدە خىتاي گەرچە ئۇيغۇرلارنىڭ مەۋجۇتلىقىنى يوقىتىشقا ئۇرۇنغان بولسىمۇ، ئۇيغۇرلارنىڭ كۈچلۈك قارشىلىق كۆرسىتىش شەكلى ھەمدە ھايات قېلىش ھېكايىسىنى سەنئەتلىك شەكىلدە نامايان قىلغان. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان پائالىيەتچىلەردىن ئىنتىزار ئىلھام ئۆزى ئۈچۈن ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى مۇنداق سۆزلەر بىلەن ئىپادىلىدى.
It was a very successful event. We also had Uyghur food as well. A lot of non-Uyghurs stood up and wanted to dance, learn Uyghur dance as well.
بىز مېلبورندا تۇنجى قېتىم بۇنداق بىر كۆرگەزمە ئۇيۇشتۇردۇق. مەنمۇ بۇ پائالىيەتتە ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى تەقدىم قىلدىم. پائالىيىتىمىز ئىنتايىن نەتىجىلىك بولدى. بىز پائالىيىتىمىزدە يەنە ئۇيغۇر تائاملىرىنىمۇ تارتتۇق. ھەممەيلەن ياقتۇردى. نۇرغۇن باشقا مىللەتتىن بولغان دوستلار بىز بىلەن بىللە ئۇيغۇرچە ئۇسسۇل ئويناشتى. مەن گەرچە ئاۋسترالىيەدە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن بولساممۇ، ئۇيغۇرلۇقۇمدىن ئىنتايىن پەخىرلىنىمەن. ئۇيغۇر تارىخى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدىن پەخىرلىنىمەن. ئەجدادلىرىمىز ئۇنى ساقلاش ئۈچۈن ئېغىر بەدەللەر تۆلىگەن. ئۇيغۇر بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئۇنى چىڭ ساقلاش ۋە ئۇنى كېيىنكى ئەۋلادلارغا يەتكۈزۈش مېنىڭ مەسئۇلىيىتىم دەپ ئويلايمەن. شەنبە كۈنى كەچ سائەت ئالتىدىن توققۇزغىچە ئۈچ سائەت داۋام قىلغان كۆرگەزمە ئاخىرىدا ئۇيغۇر جامائىتى ۋە سەنئەتكارلار تاماشىبىنلارغا بۇ كۆرگەزمە ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ مەدەنىيەتنى يوقىتىش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى گەۋدىلەندۈرۈشتىكى مۇھىم بىر قەدەم بولغانلىقىنى، ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ تىلەكلىرىنى بايان قىلىشقان. تەييارلىغۇچى گۈلچېھرە، دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت.

تارىخىي ۋەقەلەر ۋە ئارخېئولوگىيىلىق قېزىلمىلار ھەققىدىكى تەشۋىقاتلارنى داۋاملىق كۈچەيتمەكتە تەڭرىتاغ تورىنىڭ سەككىزىنچى مارتتىكى خەۋىرىدە بەش يۇلتۇز شەرقتىن چىقتى ناملىق كۆپ قىسىملىق ئۇسسۇللۇق ئوپېرا ھەققىدە خەۋەر بېرىلگەن خەۋەردە يەنە بۇ ئوپېرادا خىتاينىڭ خەن سۇلالىسى بىلەن قەدىمكى خوتەن دىيارىدىكى بەگلىكلەر مۇناسىۋىتى ۋە خەن سۇلالىسىنىڭ ھونلارنىڭ تەھدىدىنى يوقاتقانلىقى ھەققىدىكى مەزمۇنلارنى ئەكس ئەتتۈرۈشتە خىتاينىڭ تارىخىي كىتابلىرى ۋە خوتەن نېيىدىن تېپىلغان ئارخېئولوگىيىلىق تېپىلمىلاردىن پايدىلانغانلىقى قەيت قىلىنغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتلارنى كۈچەيتىشىدە قانداق سىياسىي مەقسەت يوشۇرۇنغان؟ بۇلاردىكى ۋەقەلىك ۋە ئاتالمىش دەلىللەر تارىخىي چىنلىققا ئۇيغۇنمۇ؟ دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزىدە بولسۇن. شى جىنپىڭ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ باش سېكرېتارى بولغان ئون يىلدىن بۇيان، ئىلگىرىكى يىللاردىكى شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر قىسمى دېگەنگە يەنە، جۇڭخۇا بىرلىكى ئېڭى نامىدىكى خىتاي مىللەتچىلىكى ۋە شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش نامىدىكى ئۇيغۇرلارنى مەدەنىيەت جەھەتتىمۇ خىتايلاشتۇرۇشنىڭ قوشۇلۇشى ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى سەككىزىنچى مارت كۈنى خىتايدا ئىككى يىل زور مەبلەغ سېلىنىپ تەييارلانغان بەش يۇلتۇز شەرقتىن چىقتى ناملىق كۆپ پەردىلىك ئۇسسۇللۇق ئوپېرادا نىيە خارابىسىدىن تېپىلغان بەش يۇلتۇز شەرقتىن چىقتى دېگەندەك خىتايچە خەتلەر يېزىلغان بىر يەڭلىككە باغلىق ھېكايە توقۇپ چىقىلغان. بۇنىڭدا خىتاينىڭ خەن سۇلالىسىنىڭ غەربىي رايونىدىكى قەدىمىي خوتەن دىيارىدىكى بەگلىكلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرى ۋە غەربىي رايوننى تىنچلاندۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان ئاتالمىش ئۇرۇش غەلىبىسى تېما قىلىنغان. خەۋەردە يەنە بۇ ئۇسسۇللۇق ئوپېرانى تەييارلاشتا خىتاينىڭ تارىخىي كىتابلىرىدىكى بايانلار ۋە خوتەن نىيەدىن تېپىلغان خىتايچە خەتلەر يېزىلغان ئارخېئولوگىيىلىك تېپىلمىلار، يەنى بەش يۇلتۇز شەرقتىن چىقتى دېگەن خەت يېزىلغان يەڭلىكتىن ئىلھام ئېلىنغانلىقى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە خىتاي ۋە ئۇيغۇر ئارتىسلىرى بىرلىشىپ رول ئالغان بۇ ئۇسسۇللۇق ئوپېرانىڭ خىتاي پايتەختى بېيجىڭ ۋە باشقا جايلاردا ئوتتۇز نەچچە قېتىم قويۇلۇپ ئالقىشقا ئېرىشكەنلىكى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن مۇكاپاتلانغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى تەرىپىدىن تارقىتىلغان بۇ ئۇسسۇللۇق ئوپېرانىڭ تۆتىنچى پەردىسىدە خەن سۇلالىسى پادىشاسى شەندى دەۋرىدە پالچىلار ئاسماندىكى بەش يۇلتۇزنىڭ بىر سىزىققا كەلگەنلىكىگە تەبىر بېرىپ، بۇ ياخشىلىقنىڭ بېشارىتى دېگەنلىكى ئۈچۈن، پادىشاھ شەندىنىڭ غەربىي رايوندىكى ھونلارنى باستۇرۇشقا ئەسكەر ئەۋەتىپ، غەلىبە قازانغانلىقى ھېكايە قىلىنغان. ئامېرىكىدىكى ئارخېئولوگ قۇربان ۋەلىنىڭ قارىشىچە، ئوپېرادىكى مەزمۇنلار خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقات ئېھتىياجىغا ئاساسەن توقۇپ چىقىرىلغان ھېكايىلەر بولۇپ، بۇ ئالدى بىلەن خىتاينىڭ ئۆزى ئېلان قىلغان تارىخىي كىتابلىرىدىكى ئەسلى بايانلارنىمۇ ئاستىن ئۈستۈن قىلىۋەتكەن يالغان ھېكايىلەر ئىكەن.
خىتاي ھازىر يېڭىدىن ھېكايە توقۇپ چىقتى. بۇ ھېكايە نېمە دېسە، خەن سۇلالىسى دەۋرىدە مېتال، ياغاچ، سۇ، ئوت، توپا دېگەن مۇشۇ بەش يۇلتۇز شەرقتىن چىققان دېگەن خېتى بار بىر ئاسارە ئەتىقە نىيە ناھىيەسىنىڭ دائىرىسىدىن چىققانمىش. بۇ ھېكايىگە ئاساسەن خىتاي بەش خىل مېتال، يەنى بەش يۇلتۇز شەرقتىن چىققان دېگەن بىر ئاسارە-ئەتىقە چىقتى دەپ دەپتۇ. بۇ يالغان. بۇ بەش يۇلتۇز نېمە دېسە، مېتال، ياغاچ، سۇ، ئوت، توپا شەرقتىن چىقىدۇ دېگەن گەپكەن. خىتايلارنىڭ ئۆرپ-ئادىتى، ھەر قانداق نەرسىنى ئاشۇ بەش يۇلتۇز بىلەن ھېسابلايدۇ خىتايلار. مۇشۇنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، بۇ نىيەدىن چىققان دەپتۇ، نىيەدىن ئانداق نەرسە چىققانلىقى مەۋجۇت ئەمەس. نىيەدىن چىققان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيىدا بار. بۇنداق نەرسىنى كۆرمىگەنمەن. يوق.
قۇربان ۋەلى ئەپەندى يەنە ئوپېرا ۋەقەلىكىدىكى خەن سۇلالىسىنىڭ غەربىي رايونغا قوشۇن ئەۋەتىپ، ھونلار بىلەن ئۇرۇشۇپ غەلىبە قازانغانلىقى ھەققىدىكى ھېكايىنىڭ پۈتۈنلەي ئويدۇرما ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ خىتايلار بۇ ۋاقىتقىچىلىك شەرقىي خەن سۇلالىسى دەۋرىدە ھەلقى بەنچو دېگەنلەر شۇ كەلگەنمىش. شۇلار نەگە كەلگەن دېسەك كرورانغا كەلگەن. ئا لوپنۇر كۆلىنىڭ ئاخىرىدىكى شۇ يەردىكى جايلارغا كەلگەن. بۇ ۋاقىتقىچىلىك شۇنداق دەيتتى. ھازىر نىيەغا كەلگەن دەپ ئۆزگەرتىدۇ. بۇ نىيە بىلەن كروراننىڭ ئارىلىقى بۇ ناھايىتى ئۇزۇن مۇساپە. ئۇ خىتاينىڭ ئەسكەرلىرى قانداق قىلىپ ئۇدۇل نىيەغا كەپتىكەن؟ يالغان توقۇۋالغان گەپ. چۈنكى بۇنداق يالغاننى قانچىلىك توقۇسا، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇرلار ئۇ گەپ قىلالمايدۇ، ئۇ قارشىلىق كۆرسىتەلمەيدۇ، قارشىلىق كۆرسەتسىلا باستۇرىدۇ، ئۆلتۈرىدۇ. مانا مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا دەۋاتقان گەپ. قۇربان ۋەلى ئەپەندى خىتاي تارىخىدىكى خاندانلىقلارنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ باشقا خەلقلەر تەرىپىدىن قۇرۇلغانلىقى ھەققىدە تارىخىي بايانلار بارلىقىنى بىلدۈرۈپ، ئاتالمىش غەربىي خەن سۇلالىسىنىڭ ئۆزىمۇ ھونلارنىڭ ياردىمى بىلەن قۇرۇلغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
بۇ جۇڭگو دېگەن دۆلەت بولمىغان. بۇ ھازىرقى خىتاي دېيىلىۋاتقان مۇشۇ مىللەتنىڭ دۆلىتى قايسى دېسە، سۈي، مىڭ، چىڭ. خىتاينىڭ شۇ ئۈچلا دۆلىتى بار. ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ قايسىسى خىتاينىڭ دۆلىتى ئەمەس. خەن سۇلالىسىنى قانداق قۇرغان دېسە، ھونلار سەددىچىننىڭ ئىچىدىكى جايلارنى باشقۇرۇۋاتقان ۋاقىتتا بولغان ئۇرۇشلاردا پەيدا بولغان بۇ ليۇباڭ، شاڭيۈ دېگەن ئىككى توپىلاڭچى بىر بىرى بىلەن ئۇرۇش قىلغان. ئۇرۇش قىلغان ۋاقىتتا مۇشۇ جاينى بىر تىنجىتايلى دەپ ئويلاپ ھونلارنىڭ باتۇر تەڭرىقۇتى بۇنىڭغا ليۇباڭنى قوللاپ شاڭيۈنى تېز يوقىتىپ ليۇباڭ دېگەننى ئاشۇ خەن دېگەن سۇلالىنى تىكلەشكە ياردەم بەرگەن. دېمەك، خەن سۇلالىسىنى ھونلار قۇرۇپ چىققان. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، مەيلى غەربىي خەن سۇلالىسى بولسۇن ياكى شەرقىي خەن سۇلالىسى دەۋرىدە بولسۇن، ھونلار بىلەن بولغان توقۇنۇشلاردا خەن سۇلالىسىنىڭ ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولغانلىقى ھەققىدە كۆپلەپ خاتىرىلەر قالدۇرۇلغان ئىكەن. ئە، كېيىن يەنە بىرەر ئىككى يۈز يىل ئۆتكەندىن كېيىن بۇلار قايتىدىن ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، شەرقىي خەن سۇلالىسى دەۋرىدە بەنچاۋ دېگەن بىر بىر مىللەتچى ئەسكەر باشلاپ نېمىگە كەلگەن؟ بىزنىڭ دەۋلىتىمىزگە، بىزنىڭ دەۋلىتىمىزنى خىتايلار شىيۈ دەپ ئاتايدۇ، غەربتىكى يۇرتلار دەپ ئاتايدۇ. شەرقىي خەن سۇلالىسى دەۋرىدە بەنچاۋ كېلىپ بۇ بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنى قالايمىقان قىلغان، ئۇ يەردە، بۇ يەردە ئۇرۇش قوزغاپ، يەنە ئەڭ ئاخىرىدا ئۈزۈل-كېسىل يوقىتىلىپ، قاچالىغىنى قېچىپ، قاچالمىغىنى ئاشۇ تەكلىماكان قۇملۇقىدا كۆمۈلۈپ قالغان. بۇ يەر كېلىپ مەغلۇپ بولغان. شۇڭلاشقا ئاشۇ كېلىپ مەغلۇپ بولغاننى بىز كەگەن، بىز ئاچقان دەپ بۇنى يېڭى ئاتالغۇ بىلەن بىز شۇ يەرنى ئاچقان، شۇ يەردە تۇرغان، شۇ يەرنى گۈللەندۈرگەن دېگەن نام بىلەن

ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىگە قارشى ئەيىبلەشلەرنى بىكار قىلىش ئۈچۈن توقۇلغان يالغانچىلىق تەشۋىقاتلىرىنى كۈچەيتىش ئىكەن.
شۇ شەرقىي تۈركىستاننى ئەزەلدىن خىتاينىڭ زېمىنى دەپ ئاتايدىغان بۇ يالغاننى راستقا ئايلاندۇرماقچى. ئەمدى ناھايىتى ئېنىقكى، ئامېرىكا قاتارلىق دېموكراتىك دۆلەتلەر خىتاي ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتىدۇ دەپ يەكۈن چىقاردى. ئەمدى مۇشۇنداق ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچرىدى دېگەننى دۇنيادا كۆپ دۆلەت ئېتىراپ قىلىشقا باشلىدى ھەم خىتاينى ئەيىبلەشكە باشلىدى. مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا بۇ ئەمدى بۇرۇن يېڭى چېگرا خىتاي بىزنىڭ. دەۋلىتىمىزنى يېڭى چېگرا دەيدۇ. يېڭى چېگرا دېگەننىڭ ئۆزىلا يېڭىدىن بېسىۋالغان زېمىن دېگەننى بىلدۈرىدۇ. بۇ خىتاي ئۆزىنىڭ ئىقرارى. ئەمدى خىتاي بۇنى ئەزەلدىن دەيدۇ. بۇ ھېچقانداق ئەقىلغىمۇ سىغمايدىغان نەرسە. بۇ يېڭى چېگرا قانداق ئەزەلدىن بولىدۇ؟ خىتاي مۇشۇنداق بىمەنە گەپلەرنى قىلىپ كېلىپ، مانا ھازىر ئەمدى ئامېرىكا قاتارلىق غەرب ئەللىرى خىتاينى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن قولىنى توختىتىشقا، بۇ مەسىلىگە ئەمەلىي ھەرىكىتى بىلەن جاۋاب قايتۇرۇشقا ئۈندىگەندىن كېيىن، خىتاي ئامالسىز قېلىپ بۇ ھېكايىنى توقۇپ چىققان.
گېرمانىيەدىكى قەدىمكى ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيەت تەتقىقاتچىسى دوكتور ئابلەت سەمەت ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى.
خىتاي ھۆكۈمىتى نېمە ئۈچۈن قەدىمىي ئۇيغۇر دىيارى بىلەن خىتاينىڭ تارىختىكى خانلىرىنىڭ مۇناسىۋىتى ھەققىدىكى تەشۋىقاتلارنى يەنە كۆپەيتتى؟ يۇرتىمىزغا بېسىپ كىرگەن دەسلەپكى كۈندىن باشلاپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقىمىزگە ھەر خىل قۇرۇق ۋەدىلەرنى بېرىپ ئالداپ كېلىۋاتقانلىقى ئېنىق. ئۇلار دەسلەپ تىل-يېزىق، ئۆرپ-ئادەت ۋە مەدەنىيەت بايلىقلىرىمىزغا ھۆرمەت قىلىدىغانلىقىنى، قوغدايدىغانلىقىنى، ئاسرايدىغانلىقىنى داۋراڭ سالغان بولسا، كېيىنكى ۋاقىتلاردا بۇ جەھەتلەردىكى ئەمەلىيىتىنىڭ دەل ئۆزى سۆزلىگەنلىرىنىڭ ئەكسىچە بولغانلىقى سەۋەبىدىن خەلقنى ئارتۇقچە ئالدىيالمىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن يېقىنقى كۈنلەردىن باشلاپ يەنە ئۆزىنىڭ ئەڭ بۇرۇنقى تاكتىكىسىنى ئىشلىتىپ، ئەزەلدىن بۇ يۇرت بىزنىڭ يۇرتىمىزنىڭ بىر پارچىسى ئىدى، ھەتتا بىز بۇ يۇرتقا خوجايىندۇق دېگەندەك ھەر خىل سەپسەتىلەرنى تارقىتىپ، خەلقىمىزنى بىخۇدلاشتۇرۇش يولىنى تاللىۋالدى. بولۇپمۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن گەرچە نەچچە مىليون ئىنسانىمىز تۈرمىلەردە، كامپلاردا بولۇۋاتقان بولسىمۇ، خەلقىمىز ئۆزلىرىنىڭكى ئەسلىدە بۇ ئۆزىگە زوراۋانلىق قىلىۋاتقان مىللەتتىن تولىمۇ پەرقلىق ئىكەنلىكىنى، ئۇلاردىن ھېچقاچان بىر ۋاپادارلىق كۆرمىگەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم چۈشەندى. مانا مۇشۇنداق ۋاقىتتا خىتايلار ئۆزلىرىنىڭكى تارىخىي شەخسلىرىنى، ئۆزلىرىنىڭ ئاتالمىش تارىخلىرىنى ئويدۇرۇپ چىقارغان ھېكايىلىرىنى خەلقىمىزگە داۋراڭ سېلىپ، ئۇلارنىڭ قايىللىقىنى قازانماقچى بولۇۋاتىدۇ.
دوكتور ئابلەت سەمەت ئەپەندى يەنە ئوپېرادا تىلغا ئېلىنغان يىپەك يەڭلىككە يېزىلغان خىتايچە خەت ۋە نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقاتىدىكى يىپەك يولى ھەققىدە توختالدى.
بۇمۇ بىر يىپەك پارچىسى بۇ يەڭلىك، قىزىقارلىق يېرى شۇ.
مەيدانغا كەلگەن ۋاقتى ئېنىق بولمىغان بىر يادىكارلىقنىڭ

خىتايلارنىڭ ئۆزلىرىنىڭمۇ بۇ ئاسار-ئەتىقىسىگە ئۇ قەدەر ئىشىنىپ كەتمەيدىغانلىقىنىڭ ئىسپاتىدۇر. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنداق تەشۋىقاتلارنى كۈچەيتىشتىكى يەنە بىر مەقسىتى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنى يەنە بىر قەدەم ئىلگىرىلەپ ئۇيغۇر دىيارى ۋە ئۇيغۇر كىملىكىنى پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇپ، ئۇيغۇرلارنى ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللەتلىرى نامىدا ئۆز ماكانىدىمۇ ئېرىتىپ ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش سىياسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئىكەن. ئۇلارنىڭ مەقسىتى بۇ يەردە بولۇۋاتقان ئىش نېمە دېسەك، خۇددى ئۆزلىرىمۇ دەپ ئۆتكەندەك، جۇڭخۇا مىللەتلىرى مىللىتى دېگەن بىر مىللەتنى ئوتتۇرىغا چىقارماقچى. بۇ يېقىنقى ۋاقىتلاردا كۆپ تەكىتلىنىۋاتقان بىر نەرسە بولۇۋاتىدۇ. مىللەتلەرنىڭ ھەممىنى يۇغۇرۇپ، يوق قىلىپ، پەقەتلا مانا شۇ خىتاي مەدەنىيىتىنى ئاساس قىلغان، يەنى خىتاي بىر مىللەت قالىدىغان بولدى. بۇ بىر ئاچكۆزلۈك ۋە بىر ھىيلىگەرلىكنىڭكى ئوخشىمىغان شەكىللەردە ئىپادىلىنىش ۋە خەلقنى شۇ ئارقىلىق ئالداشنىڭ بىر. جەريانى بەلكىم دەپ ئويلايمەن. خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ مەتبۇئاتى بولغان تەڭرىتاغ تورى مەزكۇر ئوپېرا ھەققىدىكى خەۋىرىدە ئېنىق قىلىپ، مەزكۇر ئەسەر شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى نۇقتىلىق تۈر ۋە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى كۈچەيتىشنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان ھەمدە جۇڭخۇا مىللىتى مەدەنىيىتىگە بولغان ئىشەنچنى ئاشۇرىدىغان نادىر ئەسەر دەپ باھا بەرگەن ئىدى.

تۈرلۈك سەۋەبلەر بىلەن يىغىننى كېچىكتۈرۈپ ئۆتكۈزۈشكە توغرا كەلگەن. يىغىننىڭ مۇقەددىمىسىدە سۆز قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىلى زۇمرەت ئاي، دالاي لامانىڭ جەنۋەدىكى تىبەت ئىشخانىسىنىڭ ۋەكىلى تىنلاي چۇككى، خەتەر ئاستىدىكى مىللەتلەرنى قوغداش تەشكىلاتىنىڭ ۋەكىلى ھاننو شېدلېر ۋە خەلقئارا تىبەت ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ ۋەكىلى كاي مۈللېر قاتارلىقلار خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر ۋە تىبەتلەرگە سېلىۋاتقان مىسلىسىز ئېغىر زۇلۇملىرى ئۈستىدىن شىكايەتلەر قىلغان. زۇمرەت ئاي سۆزىدە نۇقتىلىق ھالدا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ جازا لاگېرلىرىنى تەسىس قىلىپ، ئۇيغۇر ئاياللىرىغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان خىتايلار بىلەن تويلىشىشقا مەجبۇرلاش، مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش، بالا چۈشۈرۈش، جىنسىي تاجاۋۇزچىلىق ۋە نارەسىدە پەرزەنتلىرىدىن ئايرىپ تاشلاش قاتارلىق جىنايەتلىرىنى پاش قىلىپ ئۆتكەن.
خەلقئارا جامائەتتىن ۋە دۆلەتلەردىن، بولۇپمۇ BDTغا ئەزا دۆلەتلەردىن نېمىلەرنى كۈتىدىغانلىقىمىزنى ئېنىق شەكىلدە دېدىم. ئانىڭدىن كېيىن مۇشۇ BDTدىن چىققان دوكلاتلارنىمۇ بىرئاز چۈشەندۈرۈپ، بۇنىڭ مۇھىملىقىنى ھەم. ئۇ يەنە ئىسلام دۇنياسىنىڭ بۇ قەدەر ئېغىر زۇلۇملارغا داۋاملىق سۈكۈت قىلىۋاتقانلىقىنى ئەيىبلىگەن. بۇ يەردە مەن مۇسۇلمان دۆلەتلەرنى بولۇپمۇ ئېغىر تەنقىدلەپ نېمە ئۆتتۈم. Organization for Islamic Cooperation، OIC، دېگەن بولغان ئەزا دۆلەتلەرنىمۇ تەنقىدلەپ چىقتىم. بۇ يەردە مەسىلەن ئىندونېزىيە كەپتىكەن. ئىندونېزىيە، قاتار، پاكىستان دېگەن، قازاقىستان دېگەن دۆلەتلەردىن ئىنتايىن ئەپسۇسلاندۇق دەپ ئۇنى ئېچىق شەكىلدە دېدىم.

بىزنىڭكى مۇشۇ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستانغا بىر تەكشۈرەش ئۆمىكىنى ئەۋەتكەنلىكىنى، بۇ تەكشۈرەش ئۆمىكىنىڭكى ھەقىقىي ئەھۋالنى كۆرەلمەستىن، خىتاينىڭكى ئالدىن ئالا ئورۇنلاشتۇرۇپ قويغان سەھنىلىرىنى كۆرۈپ قايتىپ كەلگەنلىكىنى، بولسا قايتىدىن بىر خىتايدىن يوشۇرۇن ھالەتتە، خىتايغا بېقىنمىغان ھالەتتە يەنە بىر تەكشۈرەش ئۆمىكىنى ئەۋەتىپ، شۇ يەردە بولۇۋاتقان ھە شۇ خەلقىمىزنىڭ بېشىغا كەلگەن ھەقىقىي زۇلۇمنى بىر ئۆز كۆزلىرى بىلەن بېرىپ كۆرۈپ كېلىشىنى تەلەپ قىلدىم. ھە شۇنداقلا ئاخىرىدا شۇ يەردىكى لاگېرلاردا بىگۇناھ پۇتلىرىغا كىشەن سېلىپ شۇ يەرلەردە ئازاب تارتىۋاتقان شۇ ئايال قېرىنداشلىرىمنىڭكى تېزرەك ئەركىنلىككە چىقىشىنى، شۇلارنىڭكىمۇ مۇشۇ بىز ياۋروپادا بەھرىمان بوۋاتقاندەك مۇشتاق

جۇڭگو ھۆكۈمىتى ھېچكىمنى بىگۇناھ تۇتقۇن قىلمايدۇ. گۈلباھار دۆلەتنى پارچىلاش جىنايىتى ئۆتكۈزگەنلىكى ئۈچۈن تۇتۇلغان، دېگەن. گۈلباھار ۋە زۇمرەت ئايلار بۇ ئايالدىن دۆلەتنى پارچىلاش جىنايىتىنىڭ دەلىللىرىنى كۆرسىتىشنى، تۈرمە ۋە لاگېرلارغا قامالغان مىليونلىغان ئىنسانلارنىڭ جىنايەتلىرىگە ئائىت دەلىللەرنى كۆرسىتىشنى تەلەپ قىلغاندا، خىتاينىڭ ۋەكىلى بولغان بۇ ئۇيغۇر ئايال زۇۋان سۈرەلمەي قالغان.

زۇمرەت ئاينىڭ بىلدۈرۈشىچە، يىغىنغا قاتناشقان ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتلىرى بۇ گۇۋاھلىق يىغىنىغا يۇقىرى باھالار بەرگەن ۋە ئالاھىدە كېلىپ ئۇلار بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا بولغان ھېسداشلىقىنى ئىپادە قىلىپ ئۆتكەن.
بۇ دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتلىرى ھەممىسى يېنىمىزغا كېلىپ، شۇنداق ياخشى بولدى، ئۇ بۇ دەپ تەبرىكلەپ نېمە قىلدى، يەنە جىق تەشكىلاتلارمۇ كەپتىكەن، ئۇلارمۇ شۇنداق ياخشى بولدى، مۇبارەك بولسۇن دەپ

بۇ ھەقتە قىرغىزىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز فېرۇزە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. ئون ئىككىنچى مارت كۈنى قىرغىزىستان پايتەختى بىشكېك شەھىرىنىڭ ئەتراپىدىكى ئارزۇ ناملىق چوڭ رېستورانىدا قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ نۆۋەتتىكى ئونىنچى قۇرۇلتىيى بولۇپ ئۆتتى. ئۇنىڭغا قىرغىزىستاننىڭ. چۈي، ئوش، ئىسسىقكۆل ۋىلايەتلىرىدىكى ۋە بىشكېك ھەم ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇرلاشقان يېزىلاردىن تۆت يۈز سەكسەن بەش ئۇيغۇر ۋەكىلى قاتناشتى. شۇنداقلا قىرغىزىستان خەلق ئاسسامبلېيەسى كېڭىشىنىڭ تەركىبىدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەر ۋەكىللىرىمۇ مەزكۇر قۇرۇلتايغا قاتناشتى. قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى قۇرۇلتاينى جامائەتنىڭ ھەممىدىن مۇھىم يىغىنى دەپ بىلىدۇ. ھەر تۆت يىل ئىچىدە قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى قۇرۇلتاي ئۆتكۈزۈپ، رەئىس ۋە مەركىزىي كېڭەش تولۇق ھېسابات بېرىپ، يېڭى رەئىس سايلىنىدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسى نىزامنامە بىلەن بولىدۇ. ئىتتىپاق گېزىتىنىڭ فېۋرال ئېيىدىكى سانىدا بىلدۈرۈلۈشىچە، قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ رەئىسلىكىگە ئىككى نامزات كۆرسىتىلگەن. ئۇلار بىر مىڭ توققۇز يۈز ئالتمىش توققۇزىنچى يىلى چۈي ۋىلايىتىنىڭ سوقۇلۇق ناھىيەسىدە تۇغۇلغان تېلىبايېف ئەسەت ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلى چۈي ۋىلايىتىنىڭ ئالامىدىن ناھىيەسىدە تۇغۇلغان تۇرسۇنتاي سەلىموفلاردۇر. لېكىن قۇرۇلتاينىڭ ئالدىدا تېلىبايېف ئەسەت ئىستېپا يېزىپ، رەئىسلىكىگە سايلىنىشتىن ۋاز كەچتى. قۇرۇلتاي باشلىنىش ئالدىدا بىز ئۇيغۇر ئاياللىرى بىرلىكىنىڭ قىرغىزىستاندىكى رەئىسى چەشمە مۇختاروۋانى زىيارەت قىلدۇق. ئۇ ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ رەئىسلىكىگە نامزىتىنى كۆرسەتكەن تۇرسۇنتاي سەلىموفنىڭ قىرغىزىستان جۇمھۇرىيىتى ئالىي كېڭىشىگە ئىككى قېتىم ئەزا بولغانلىقىنى تەكىتلەپ، ئۇنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان ۋە جىددىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلالايدىغان رەھبەرلەرنىڭ بىرى بولۇشىنى ئۈمىد قىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى.

رەسمىي ئېچىلىپ يىغىنغا تەشكىلىي ھەيئىتىنىڭ رەئىسى پەرىدە نىزامىدىنوۋا رىياسەتچىلىك قىلدى. مەزكۇر قۇرۇلتاي كۈن تەرتىپى رەئىس ئەسقەر قاسىموفنىڭ ھېسابات دوكلاتى، تەپتىش ۋە مالىيە ھەيئىتىنىڭ دوكلاتى، ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ يېڭى رەئىسىنى ۋە مەركىزىي كېڭەش ئەزالىرىنى سايلاپ چىقىش ھەم بىر قاتار جەريانلاردىن ئىبارەتتۇر. يىغىندا دەسلەپ ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئەسقەر قاسىموف تۆت يىللىق ئىش پائالىيىتى توغرىلىق ھېسابات بېرىپ، مىللەت داۋاسىنى قىلىش ھەر بىر ئىنساننىڭ پەرزى. دەپ تەكىتلىدى. قۇرۇلتايدا سۆز قىلغان قىرغىزىستان خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ كېڭىشىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ئېتنىك قىرغىزلار جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى مۇزاففار ئابدۇلايېف قۇرۇلتاي ۋەكىللىرىگە سالام يوللاپ، ئۇيغۇرلار قىرغىزىستان خەلقلىرى ئىچىدە كۆپ سانلىق مىللەتلەردىن بىرى دەپ تەكىتلەش بىلەن بىرگە، يەنە ئۇيغۇر خەلقىنى ئۆزىنىڭ قېرىنداش مىللىتى دەپ بىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئېيتتى. يىغىن داۋامىدا سۆزگە چىققان قىرغىزىستان ئالىي كېڭىشىنىڭ سابىق ئەزاسى پەرھات تۈلېندىبايېف سۆز قىلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ قىرغىزىستان تەرەققىياتىغا ھەر ساھەلەردە زور ھەسسىلەرنى قوشقانلىقلىرىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. يىغىن ئاخىرىدا يەكۈن چىقىرىلىپ، ئىتتىپاقنىڭ تۆت يىللىق پائالىيىتى قانائەتلىنەرلىك بولدى دەپ باھالاندى. قۇرۇلتاينىڭ ئىككىنچى باسقۇچىدا يىغىن قاتناشقۇچىلىرى بىر ئېغىزدىن تۇرسۇنتاي سەلىموفنىڭ نامزىتىنى قوللاپ، ئاۋاز بېرىشتى. ئاندىن جەمئىيەتنىڭ تەپتىش ھەيئىتى ۋە مەركىزىي كېڭىشى سايلاندى. قۇرۇلتايدا مەركىزىي كېڭەش ئەزاسى بولۇپ سايلىنىپ چىققان ئۇيغۇر ياش ئەزىز خۇدايبېرگېنوف زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، سەپداشلىرى بىلەن يېڭى كۆز قاراشتا ئۆز مىللىتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. بىزنىڭ يېڭى رەئىسىمىز تۇرسۇنتاي ئاكا سەلىموف بىز خەلقىمىز ئۈچۈن بىر چوڭ خوش خەۋەر بولدى، چۈنكى بۇ ئادەم شۇنچىلىك كۆزگە كۆرۈنگەن، شۇنچىلىك ئابرۇيلۇق. بۇرۇن ھۆكۈمەتتە پارلامېنتتا ئىشلىگەن ئادەم بولغاندىن كېيىن كۆپىنچىسى توقسان توققۇز پىرتسېنت دېسەكمۇ بولىدۇ شۇنداق قوللاپ ئۇنى قول كۆتۈرۈپ بۈگۈنكى سايلامدا بىزنىڭ رەئىسىمىز بولدى. قۇرۇلتايدا ئىسسىككۆل ۋىلايىتىگە ۋەكىللىك قىلغان فىلولوگىيە پەنلىرىنىڭ پروفېسسورى ئابدۇللايېف سەيفۇللا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، سابىق رەئىس، ئەسقەر قاسىموف ئىسسىككۆل ۋىلايىتىنىڭ جامائىتى بىلەن قويۇق مۇناسىۋەتتە بولغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ، يېڭى سايلىنىپ چىققان رەئىس تۇرسۇنتاي سەلىموف زامانىۋى تەلەپلەرگە ئاساس قىلىپ، بولۇپمۇ ئۇيغۇر تىل مەسىلىسىنى ھەل قىلىشىدا ئىلگىرى سۈرەلەيدىغانلىقىدىن ئۈمىدۋار بولغانلىقىنى بىلدۈردى. ھازىرقى شارائىت ئوڭاي ئەمەس، مۇرەككەپ شارائىت ئاستىدا ياشاۋاتىمىز، بولۇپمۇ مانا شۇ قىرغىزىستان قازاقىستاندىكى ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ ئۈستىگە ئېغىر يۈك يۈكلەندى بۇ قانداق يۈك بىزنىڭ ۋەزىپىمىز ئۆزىمىزنىڭ ئانا تىلىمىزنى مەدەنىيىتىمىزنى ساقلاپلا قالماستىن بۇنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك راۋاجلاندۇرۇش كېرەك يېڭى يېڭى شەكىللەرنى ئىزدىنىپ يېڭىچە ئىشلەشنى تىنماستىن ئۆگىنىشىمىز لازىم بۇ يۆنىلىش مەن ئويلايمەنكى يېڭى رەئىس ئالدىدىكى ئەڭ ئاساسلىق يۆنىلىش بولۇشى كېرەك مەن ئويلايمەنكى يېڭى رەئىس ئۆزىنىڭ مۇنداق يول خەرىتىسىنى سىزغاندا مۇشۇ يۆنىلىشنى ئاساسلىق دەپ